ເປັນ Episode ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເນາະ ເພາະວ່າເຮົາຊິໄດ້ທຸລະກິດບໍລິການທາງດ້ານ IT ອີກໜຶ່ງບໍລິການ ແຕ່ວ່າເປັນ IT ທີ່ອອກໄປໃນແນວຂອງພັດທະນາເນາະ ເປັນເລື່ອງພັດທະນາລະບົບ ພັດທະນາໂປຣແກຣມ ແລ້ວກ ະຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ລ້ຳຍຸກລ້ຳສະໄໝຢູ່ຕອນນີ້ ກະຄືຮູ້ນຳກັນ ອົງສາທຸລະກິດ ເຮົາກະຊິເຊີນຊວນຫຼາຍທຸລະກິດມານີ້ ກະມາລົມສູ່ກັນຟັງ ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມ ກະອາດຈະແມ່ນເຮັດທຸລະກິດຢູ່ ຫຼືວ່າກຳລັງສົນໃຈເລື່ອງທຸລະກິ ດ ເຮົາກະຊິໄດ້ຮູ້ນຳກັນວ່າ ໃຜເຮັດຫຍັງແດ່ ແລະ ເຮົາມີອີ່ຫຍັງທີ່ຊິເອົາໄປໃຫ້ບໍລິການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ແລະ ຊິໄດ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ຫຼືວ່າບໍລິການພາຍໃນລາວເຮົາເອງໄດ້ຄືຈັ່ງໃດ ແລະ ມື້ນີ້ນີ້ ກະເ ຊັ່ນເຄີຍ ເຮົາກະໄດ້ຜູ້ປະກອບການ ອ່າ ໜຸ່ມນ້ອຍເນາະ ເອີ ທ່ານ ວັນນະພາ ສຸດທິວົງ ຊື່ໂຕເນາະ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ໂຕ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຈາກ ອ່າ ລາຍລາວແລັບ ຊື່ເພິ່ນນີ້ກະຢາກອອກສຽງ ຫຼາຍ ຫຼາຍ ຫຼາຍຄົນກ ະຊິສັບສົນລະຫວ່າງ ລາຍລາວ ລາວລາຍ ດຽວເຮົາ ເຮົາມາລົມກັນວ່າເປັນມາຈັ່ງໃດລະ ອ່າ ເພາະວ່າທາງເພິ່ນນີ້ ນອກຈາກເຮັດໂຕທຸລະກິດເວັບໄຊແລ້ວນີ້ ເອີ ເລື່ອງຂອງ IT ໂດຍລວມນີ້ນະ ມໍ່ໆນີ້ກະກຳລັງ ຊິມີງານ ງານໜຶ່ງທີ່ ດຽວເຮົາລົມກັນເລີຍວ່າມີງານຫຍັງໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຈັ່ງໃດ ແລະ ໃຜຄວນເຂົ້າຮ່ວມແດ່ ຍິນດີເຈົ້າ ເອົາເລີຍ ບາດນີ້ ອ່າ ICT Solution ລາຍລາວແລັບ ເອີ ຂອງທີມໂຕນີ້ ມັນເປີ ເປີດມາໄດ້ຈັກປີແລ້ວນີ້ ໂຕ ເ ຂົ້າມາລາຍລາວແລັບ ແມັມເບີໂຕນີ້ ອັນ ອັນ ກໍ່ຕັ້ງມາປະມານປີ 2017 ແຕ່ວ່າເລີ່ມມາປ່ຽນຊື່ເປັນລາຍລາວແລັບ ແລະ ເຮັດເປັນທຸລະກິດທາງການແມ່ນປີ 2019 ເດືອນ 4 ນີ້ ແມ່ນເຮົາໄດ້ກັບມາປະເທດລາວ ແລ້ວເຮົາກ ະໄດ້ເລີ່ມ ໄປຢູ່ໃສມາ ແຕ່ຕະກີ້ໄປຢູ່ໃສ ແມ່ນແຕ່ກີ້ເຮົາໄປສຶກສາ ແລ້ວກະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ອໍ ໂດຍສ່ວນຕົວແມ່ນ 11 ປີ ທີ່ຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວກະກັບມາລາວ ພ້ອມກັບທີມງານລຸ້ນນ້ອງ ແລ້ວກະໝູ່ທີ່ເຮັດ ເຮັດວຽກ ແລ້ວກະຮຽນຮ່ວມກັນຫັ້ນ ມາກໍ່ຕັ້ງເປັນກຸ່ມໂຕນີ້ ແລກໆມີ 5 ຄົນ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະຄົນມີເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ຄົນຕ່າງກັນ ກະເຫຼືອ 3 ຄົນທີ່ເປັນ co-founder ຢູ່ປັດຈຸບັນນີ້ ເຈົ້າ ແລ້ວກະມາໄດ້ຊື່ລາຍລາວແລັບໂຕນີ້ ລາຍລາວແລັບໂ ຕນີ້ກະຊິມີຄວາມໝາຍ ລາຍລາວແລັບ ຄຳວ່າລາຍລາວ ກະຢາກໃຫ້ບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມເປັນລາວ ອື ແລ້ວກະມີແລັບ ກະຄື ຮຽ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ Laboratory ກະຫ້ອງທົດລອງທີ່ທົດລອງສິ່ງໃໝ່ ໃນສະໄຕລ໌ຄວາມເປັນລາວໆ ອື ກະ ເລີຍໄດ້ເປັນນັ້ນ ຊື່ຄຳວ່າລາຍລາວແລັບ ໃນປັດຈຸບັນໂຕນີ້ເລີຍ ແລ້ວບັດນີ້ເຮົາ ຊູ່ມື້ນີ້ ເວລາເວົ້າເຖິງບໍລິສັດ IT ນີ້ມັນກະກວ້າງ ຄົນກະຊິເວົ້າກວ້າງຂວາງ ຕັ້ງແຕ່ພຸ້ນແຫຼະ ຂາຍເຄືອຂ່າຍ ຈົນໄປຮອດຂາຍຄອມ ພິວເຕີໜ້າຮ້ານ ກະລວມຢູ່ໃນຫັ້ນ ເວົ້າໂຕລາຍລາວແລັບເອງນີ້ ເຮົາ ເຮົາວາງຕຳແໜ່ງເຮົາຢູ່ໃສ ເຮົາ ເຮົາໃຫ້ບໍລິການດ້ານໃດ ເຈົ້າ ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນ IT ຄືອ້າຍແກ້ວໄດ້ເວົ້າແຫຼະ ມັນກວ້າງຫຼາຍ ມີທັງ Hardware ມີທັງລ ະຫວ່າງ Hardware ກັບ Software ມັນຕ້ອງ ເອັມເບັດ ອືມ Solution ກະມີ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະເນັ້ນຢູ່ເທິງຫັ້ນ ກະຄືໂຕ Software Solution ຕົວຢ່າງໃນຂະບວນການເຮັດເວັບໄຊບໍ ການເຮັດເວັບເບສທີ່ລິ້ງກັບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆບໍ ຫຼື ການເຮັດແອັບ ໂມບາ ຍ Application ຕ່າງໆ ທີ່ໄປຕອບສະໜອງກັບໜ້າວຽກໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດວຽກໃຫ້ມີ ອ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ແລ້ວກະ ອ່າ ໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດຫັ້ນ ແມ່ນເຮົາຈະເນັ້ນໄປທາງນັ້ນ ເຈົ້າ Solution ຂອງພ ວກເຮົາ ຖືວ່າເຮົານີ້ບໍ່ໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນຂອງໂຕເອງ ທີ່ວ່າໃຫ້ໝູ່ຈື່ຈຳໄດ້ຄື Microsoft ຄືຫຍັງທີ່ວ່າເປັນໂປແກມສຳເລັດຮູບ ແຕ່ວ່າລູກຄ້າເຮົາກໍຄືອົງກອນ ຫຼື ທຸລະກິດອື່ນທີ່ຢາກໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບ ພາຍໃນເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ ເຂົ້າໃຈຖືກບໍ່ ເຈົ້າ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ກໍຄືສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮົາຈະໄປ ໄປ ໄປວິເຄາະ ໄປສອບຖາມເບິ່ງວ່າ pain point ຫຼືວ່າຈຸດ ທີ່ຈຸດບັນຫາຂອງອົງກອນນັ້ນ ຫຼືວ່າໜ້າວຽກນັ້ນໆມີບັນຫາຫຍັ ງ ແລະ ພວກເຮົາຈະເອົາໜ້າວຽກນັ້ນມາ analyze ເປັນລະບົບ ICT ອອກມາ ແລະ ເຮັດເປັນລະບົບໃຫ້ເພິ່ນນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ ເພື່ອທີ່ໄປແກ້ໄຂບັນຫາວຽກນັ້ນຂອງເພິ່ນ ມັນກໍລວມມີທັງໂຕເຮັດເວັບໄຊແດ່ ເຮັດໂມບາຍແ ອັບແດ່ ອາດຈະມີແຕ່ solution ເລື່ອງ ອ່າ big data analyze data ຊື່ໆກໍມີ ກະມີຫຼາຍໆເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ສະໜອງວັນເຊີວິສໂຕນີ້ ສະແດງວ່າບໍ່ແມ່ນວ່າ ອັນ ອ່າ ໂທມາ ເຮັດເວັບໄຊໃຫ້ ໃຫ້ແດ່ ເຮົາກໍບໍ່ແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ວ່າເຮົາຊິເຂົ້າໄ ປລົມກ່ອນ ສົມມຸດວ່າບາງຄັ້ງທຸລະກິດ ບາງທຸລະກິດ ຫຼື ບາງບັນຫາຂອງລູກຄ້າມີຄວາມຕ້ອງການ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນເວັບໄຊ ບາງເທື່ອເວັບໄຊບໍ່ຕອບໂຈດ ເຮົາກໍອາດຈະໄປແນະນຳອັນອື່ນທີ່ຕ້ອງ ແມ່ນບໍ ແມ່ນ ກໍ ຄືແຕ່ລະຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈຸດ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ມີ ອ່າ ອັນ ພື້ນຖານເລື່ອງ IT ເທົ່າທີ່ຄວນ ກໍເລີຍບໍ່ສາມາດຮູ້ວ່າ ເອີ ຄວນເອົາຫຍັງມາແກ້ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີຊ່ຽວຊານທາງດ້ານນີ້ ກະເລີຍແບບວ່າໃຫ້ຄ ຳແນະນຳ ບາງເທື່ອກໍບໍ່ເປັນຮອດ ICT ຊ້ຳ ບາງເທື່ອອາດຈະໃຊ້ tool ໃດເລັກໆນ້ອຍ ກໍເປັນ ເປັນ solution ຂອງເຈົ້າທີ່ ສົມມຸດເນາະ ຄືສະໄໝນີ້ ອັນນີ້ຕັດຄວາມໜ້ອຍໜຶ່ງ ອ້າຍ ອ້າຍກໍຊິເຫັນໃນກໍລະນີທີ່ຫຼາຍໆຄັ້ງ ສະໄໝກ່ອນ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະໃຊ້ server ບັກໃຫຍ່ໃນການເກັບຟາຍເນາະ ສົມມຸດວ່າໄປລົມແລ້ວກະ ໂອເຄ ໃຊ້ ອ່າ Google Drive ຫຼືວ່າ Dropbox ແລ້ວກະຈົບກໍມີເນາະ ມີ ແລ້ວກໍໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າ share ຈັ່ງໃດ ເຂົ້າອອກຈັ່ງໃດ ແມ່ນ ໂອເຄ ແມ່ນ ແລ້ວທີມໂຕ ນີ້ ຄັນວ່າຢູ່ ຕອນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນນີ້ແມ່ນ ອັນ ເຮົາເກາະກຸ່ມຈັບກຸ່ມກັບ ອ່າ ລຸ້ນ ທັງລຸ້ນດຽວກັນ ລຸ້ນນ້ອງແດ່ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດ ຄັນຊິວ່າແມ່ນຍັງບໍ່ເຕັມຮູບແບບ ແຕ່ວ່າເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການບາງຢ່າງຢູ່ລາວແລ້ວແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ຄືເ ຮົາໄດ້ຈັບກຸ່ມກັນ ສ່ວນຫຼາຍພັດທະນາຊອບແວ ແລ້ວກໍ ອ່າ ເຮັດເປັນງານອະດິເລກ ຢາກເຮັດແອັບນັ້ນ ເຮັດເວັບໄຊນັ້ນນີ້ ຫຼື ເຮັດ solution ໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບ IoT ບໍ່ ຫຼືວ່າເລື່ອງ AI ຫຍັງວ່າ ເຮົາກໍໄດ້ສຶກສາຄ່າວໆ ຕອນເຮົາຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນນີ້ນະ ເຮົາຫຼຽວຄືນບ້ານເກີດເຮົານີ້ນະ ເຫັນຫຍັງຕອນນັ້ນ ໃນທຸລະກິດ IT ນີ້ນະ ເຫັນຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ ທີ່ ທີ່ຍັງ ຍັງ ຍັງເປັນ blue ocean ຊະ ເປັນຕະຫຼາດສີ ເປັນທະເລສີຟ້າຢູ່ ຄັນທຽບໃສ່ເລື່ອງ ຊອບແວ ທະເລສີຟ້າແປວ່ າການແຂ່ງຂັນຍັງ ຍັງບໍ່ຮຸນແຮງ ເຈົ້າ ຖືກບໍ່ ແມ່ນ ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າຄັນທະເລສີ ເປັນສີແດງນີ້ ແປວ່າເພິ່ນກັດກັນຫຼາຍແລ້ວ ຈົນເລືອດສາດ ແມ່ນໆ ແລ້ວອັນນີ້ແມ່ນເຮົາເຫັນຈຸດ ຈຸດ ອັນ ທີ່ເປັນ ເປັນອັນ target ຫຼືວ່າເປັ ນ ອັນນັ້ນ ຊ່ອງທາງ ເປັນໂອກາດຂອງເຮົາເນາະ ກໍເລີຍວ່າພ້ອມທີ່ ອ່າ ກຽມພ້ອມໃນເລື່ອງ software development ນີ້ ເຂົ້າມາ ອ່າ ເຮັດເປັນ service ແລ້ວກະເປັນທຸລະກິດຢູ່ລາວເນາະ ໃນຈຸດນີ້ ສຳລັບສິ່ງທີ່ເຫັນແມ່ນກໍມີຫຼາຍຈຸດຢູ່ ແຕ່ວ່ າ ດ້ວຍທັກສະ ແລະກະສິ່ງທີ່ໂຕເອງຮຽນມາ ສິ່ງໂຕເອງມີປະສົບການ ເສັ້ນທາງນີ້ ອາດຈະແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ເໝາະກັບໂຕເອງທີ່ສຸດ ກະເລີຍເລືອກໂຕນີ້ ແລະກະມີ vision ດຽວກັບນ້ອງໆທີ່ຢູ່ໃນ ລາຍລາແລັບ ຫັ້ນ ກ ະເລີຍໄດ້ມາຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ແລະກະຕັ້ງເປັນເຊີວິດໃຫ້ບໍລິການກັບປະເທດລາວ ໜ້າສົນໃຈ ໂຕທີ່ໂຕເຫັນ ເພາະວ່າ ຕອນນັ້ນຫັ້ນ ເຈົ້າເຮັດວຽກແລ້ວຕົວະ ຖືກຕ້ອງ ເຈົ້າເຮັດວຽກແລ້ວ ແລ້ວເຮົາກະເປັນພະນັກ ງານຢູ່ ຢູ່ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ເຮົາເຫັນໂອກາດ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ໂດດລົງມາເລີຍ ເຮົາ ເຮົາກໍແບບຄ່ອຍໆເລີ່ມຮັບວຽກນ້ອຍ ຮັບວຽກແບບໝູ່ໃຫ້ເຮັດອັນນັ້ນອັນນີ້ ເຮົາກໍລອງເຮັດໄປ ແລ້ວກໍພະຍາຍາມ ອໍ ອັນນີ້ເປັນ ບົດ ບົດ ບົດຮຽນສະຕາດອັບອັນໜຶ່ງໄດ້ ຄືວ່າ ໃນການທີ່ວ່າເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຄັນເຮົາເມືອແລ້ວ ເຮົາຊິໄປເຮັດຫຍັງ ບໍ່ແມ່ນວ່າກັບມາໂລດ ໂດດເຮັດໂລດເນາະ ມັນກະຊິອາດຈະພາດ ພາດໄດ້ງ່າຍ ໂ ຕນີ້ສຳຄັນເລີຍ ສຳລັບນ້ອງກໍໃຊ້ເວລາສາມປີ ອື ທີ່ເຮັດວຽກກັບ ອາ ບໍລິສັດຊັ້ນນຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບໍລິສັດ ICT ໂຕນັ້ນກໍໄດ້ເຂົ້າໄປຮ່ວມກັບຫຼາຍໂຄງການນຳເຂົາເຈົ້າ ທັງບໍລິ ໂຄງການລະດັບຊາດເຂົາເຈົ້າ ໂຄ ງການລະດັບພາກພື້ນ ເຮົາກໍໄດ້ເຂົ້າໄປຮ່ວມໂຕນັ້ນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຕນັ້ນ ແລ້ວກະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆຢ່າງ ມັນໄດ້ເສີມ ໜຶ່ງແມ່ນຮູ້ຂະບວນ ເລື່ອງເຕັກນິກຮູ້ແລ້ວ ນອກຈາກເຕັກນິກ ມັນມີຫຼາຍຈຸດທີ່ເຮົາຕ້ອງ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ເຊັ່ນ ເລື່ອງທຸລະກິດບໍ່ ເລື່ອງການເງິນການຄຳບໍ່ ສິ່ງຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ນອກຈາກເຕັກນິກແລ້ວ ໃນວຽກບໍລິຫານ ແລະ ວຽກການຄຸ້ມຄອງຄົນ ການສ້າງຄົນຕ່າງໆ ແມ່ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີຫັ້ນ ກໍຄືໄດ້ເຂົ້າໄປ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ໂຕນັ້ນ ແລ້ວເຮົາໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ໂຕນັ້ນມາປັບໃຊ້ໃນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາລະກັນ ໃນປະເທດລາວນີ້ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນບົດຮຽນອີກອັນໜຶ່ງເນາະ ອາ ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ອາດຈະສົນໃຈຢາ ກເຮັດເລື່ອງສະຕາດອັບ ຫຼືວ່າຢາກ ຢາກເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ ຄືວ່າ ຕົວຢ່າງຂອງໂຕ ກໍຄືເຮົາເປັນພະນັກງານ ແຕ່ເຮົາກໍຮຽນຮູ້ໄປນຳ ຄື ຄືເຈົ້າຂອງພຸ້ນແຫຼະເນາະ ຕາມເບິ່ງນີ້ ເຮົາ ເຮົາ ເວລາເຮົາເຮັດໂ ຄງການໃດໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດຕອນນັ້ນ ເຖິງແມ້ເຮົາກິນເງິນ ເງິນເດືອນຢູ່ ແຕ່ວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼືວ່າໜ້າທີ່ທີ່ວ່າເຮົາຕ້ອງຮູ້ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ຄິດວ່າໂຕນັ້ນຫັ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂັ້ມແຂງພໍທີ່ຊິກັບມາ ແລ້ວ ຕອນນັ້ນ ກັບມາຮອດລາວລະ ມັນເປັນຄືເຮົາຄິດບໍ່ ຫຼາຍໆຢ່າງເປັນຄືເຮົາຄິດ ຫຼືວ່າມີແນວອັນໃດທີ່ມັນ ເອີ ມັນບໍ່ ບໍ່ຄືເຫັນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແນວໜຶ່ງ ບັດມານີ້ລະ ເຫັນໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງເຮົານັ່ງຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວຫຼຽວເຂົ້າມາບ້າ ນເຮົາ ກັບ ກັບມາເລີຍ ຫິ້ວກະເປົາ ແລ້ວປິດສົ່ງເຮືອນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຮຽບຮ້ອຍ ຂີ່ຍົນ ໄຊໂຢນາລະພຸ້ນແຫຼະເນາະ ມາ ກັບມາພີ້ລະບັດນີ້ ໂຕມາຮອດພີ້ແລ້ວ ມັນເປັນຈັ່ງໃດບັດນີ້ ສຳລັບເລື່ອງຕະຫຼາດລະແມ່ນ ກະຄືຕາມ ທີ່ເຮົາຄາດຄະເນໄວ້ ແຕ່ເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາຄາດ ຄືອາດຈະແມ່ນການສົນທະນາບໍ່ ໃນເລື່ອງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຄົນລາວອາດຈະ ອາ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເດດລາຍຫຼາຍປານໃດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຮົາ ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະເຮົາເຮັດວຽກເປັນໂຄງການ ໂຕນີ້ແມ່ນ ອາ ຈະມີເວລາ 2 ເດືອນບໍ່ 3 ເດືອນບໍ່ ຄືວ່າໂຕທີ່ເຮົາເຄີຍເຮັດແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ keep ເປັນໂຕນີ້ເປັນກົດເຫຼັກເນາະ ເອີ ເຈົ້າຕ້ອງໃຫ້ຄຳ ຕອບຂ້ອຍພາຍໃນມື້ນັ້ນມື້ນີ້ໃຫ້ມັນໄດ້ ແຕ່ວ່າ ເວລາເຮົາມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວແລ້ວ ບາງເທື່ອເຮົາຂໍສະເໜີຢາກໃຫ້ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ສະໜອງຂໍ້ມູນໂຕນີ້ໃຫ້ເຮົາແດ່ ຫຼືວ່າໃຫ້ອະນຸມັດໂຕນີ້ໃຫ້ເຮົາແດ່ ຊິ ທາງລູ ກຄ້າເພິ່ນກະຍັງຢາກສະໜອງຊ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ເວລາຊ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການໂຕນີ້ ເຮົາສາມາດຄອນໂທຣລໄດ້ຍາກຂຶ້ນ ສຳລັບຈຸດ ຈຸດທີ່ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ກໍຈະປະມານນັ້ນ ສຳລັບທີ່ເຮົາເຄີຍເຈີໃນປັດຈຸບັນນີ້ ປ າບຊຽນເນາະ ມາເຈີຂອງປາບຊຽນ ເພາະວ່າ ເອີ ລູກຄ້າ ຄືລະສ່ວນໜຶ່ງກໍຊິແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄວາມ ການສື່ສານໃນລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຝັ່ງລູກຄ້ານຳ ກັບຝັ່ງເຮົາຫັ້ນ ລະເລື່ອງບຸກຄະລາກອນເດ້ ເວ ລາກັບມາເຮົາເປັນຈັ່ງໃດ ຄືເລື່ອງບຸກຄະລາກອນຫຼັກໆເລີຍ ມັນເປັນ priority ທຳອິດເລີຍທີ່ພວກເຮົາສ້າງ ກໍຄືເຮົາຈະ ທຳອິດເຂົ້າມາເນາະ ເຮົາຈະບໍ່ມີງົບປະມານເທື່ອຕອນນັ້ນ ເຮົາຈະໄປເອົາພະນັກງານ internship ອື ມ internship ແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ໄປລົງ ອ່າ ທຳອິດແມ່ນເຮົາເຮັດ workshop ກ່ອນເນາະ ເຮັດ workshop ກ່ຽວກັບການສອນພັດທະນາເຮັດແອັບແຊັດຕົວໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ລະກະມີຫຼາຍໆຄົນສົນໃຈໃນນັ້ນ ກະໄດ້ໜຶ່ງໃນທີມງານຫຍັງເນາະ ເປັນ ເ ປັນ intern ເປັນຢູ່ໃນບໍລິສັດ ມາຝຶກງານ ມາ ມາຝຶກງານໃນບໍລິສັດເຮົາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຮົາເຫັນວ່າ ເອີ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີຫຼາຍໆຂຶ້ນ ເພາະວ່າຖ້າເຮົາຢູ່ທີ່ຈຸດເກົ່າ ຫຼືວ່າເຮົາມີແຕ່ member ເຮົານີ້ ເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງວ ຽກໃຫຍ່ໆໄດ້ ສະນັ້ນແລ້ວກະເລີຍໄດ້ເລີ່ມໄປຫາ intern ຈາກ 1 ເປັນ 2 ຕອນນັ້ນເປັນຮອດ 8 ຮອດ 10 ຄົນທີ່ມາເຮັດ intern ນຳເຮົາ ເວົ້າໃນການເຮັດ intern ພວກເຮົາກໍໄດ້ສອນ ສອນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ສອນທັງ ຕັ້ງແຕ່ການເຮັດເ ອກະສານ ຈົນໄປເຖິງການພັດທະນາ ການພັດທະນາແນ່ນອນນີ້ແຫຼະ ມັນໄປໃສກໍໄດ້ຮຽນໝົດ ແລະ ການລົມແຂກ ການລົມວຽກ ການຢາຍນາມບັດຫຍັງ ເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ຂະເຈົ້າຮູ້ໝົດ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຫຼັງຈາກທີ່ຂະ ເຈົ້າ intern ມາ ມີຄົນໜຶ່ງທີ່ນ້ອງພາກພູມໃຈ ລາວວ່າມາເຮັດຢູ່ນີ້ ມາຮຽນຢູ່ນີ້ 2 ເດືອນ ສ່ຳກັບຮຽນມາໄດ້ເຄິ່ງຊີວິດ ເປັນຄຳສັບທີ່ແບບເຮົາພູມໃຈ ລະເຮົາຄິດວ່າ ເອີ ສະແດງວ່າເຮົາຕອບໂຈດໃນສິ່ງທີ່ ອ່າ ເຮົາ ຂະ ເຈົ້າຕ້ອງການວ່າຊັ້ນຊະ ກໍເລີຍເລີ່ມມີພະນັກງານປະຈຳ ບາດນີ້ ກະໄດ້ປະກາດຮັບພະນັກງານປະຈຳ ໂດຍ ຮັບພະນັກງານປະຈຳ ລະກະ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບພະນັກງານປະຈຳແລ້ວ ເທົ່ານີ້ກໍຕອບໂຈດ ຜູ້ນີ້ກໍຕອບ ໂຈດ ໂອເຄ ສະແດງວ່າເຮົາຄວນຂະຫຍາຍຂຶ້ນ ອື ຊຶ່ງເຮົາກໍເລີ່ມຂະຫຍາຍຂະຫຍາຍຂຶ້ນ ກະປັດຈຸບັນນີ້ກະມີທີມງານຢູ່ ພະນັກງານປະຈຳກະ 12 ຄົນ ບວກເຮົາ co-founder ອີກ 3 ເປັນ 15 ລວມກັບເດັກນ້ອຍຝຶກງານອີກ 10 ກວ່ າຄົນ ກໍເກືອບເກືອບ 30 ຊີວິດຢູ່ໃນທີມງານແລ້ວ ເລີ່ມແໜ້ນເລີຍບາດນີ້ເນາະ ໂດຍ ແມ່ນແຫຼະ ລະ co-founder 3 ຄົນນີ້ກະຢູ່ເຕັມ ເຕັມເວລາໝົດເລີຍບໍ ແມ່ນ ພວກເຮົາ ອັນ ຕັ້ງ ຕັ້ງໃຈວ່າຢາກເຮັດຕົວນີ້ເກີດ ໂດຍ ຕ້ອງລຸຍຕົວ ນີ້ໃຫ້ເກີດ ເພາະວ່າຄັນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນໄຂວ່ເຂວໄປຕົວໜຶ່ງ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ວິຊັນຂອງເຮົາມີການ ອືມ ມີການໄປຄົນລະທິດຄົນລະທາງ ກໍເລີຍວ່າໂອເຄ 3 ຄົນນີ້ຕ້ອງຢູ່ນີ້ ກໍມີ 3 ຕຳແໜ່ງເລີຍ ກໍມີ ອ່າ ນ້ອງເປັ ນເບິ່ງພາບລວມເນາະ ແລະ ມີຜູ້ໜຶ່ງເປັນ CTO ແມ່ນເລື່ອງເທັກນິກ ແລະ ຕໍ່ ອ່າ ອີກຜູ້ໜຶ່ງເປັນຜູ້ຍິງ ຮັບຜິດຊອບດີໄຊ ລະກະວຽກຫ້ອງການຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນມັນຄົບອົງປະກອບຫັ້ນເນາະ ໂດຍ ວ່າ ກະ ເລີຍເຮັດໃຫ້ມັນເດີນໄປໄດ້ຕາມທິດທາງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ລະຫຼັງຈາກເຮົາຕັ້ງເປັນລາຍລາວແລັບຂຶ້ນມາແລ້ວນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງລູກຄ້າທີ່ເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປແກ້ໂຈດໃຫ້ເພິ່ນນີ້ ມີປະເພດໃດໆ ອົງ ກອນທີ່ ທີ່ເຮົາເປີດເຜີຍໄດ້ ທີ່ເຮົາເປີດເຜີຍ ອ່າ ໂດຍ ອ່າ ກະມີສະຖາບັນການເງິນກະມີເນາະ ສະຖາບັນການເງິນກໍມີ ແບບເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ ອ່າ ລູກຄ້າເພິ່ນເບິ່ງສິນເຊື່ອ ຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ ເພາະວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ອັນ ເອົາຄໍເພິ່ນຊະ ໝາຍຄວາມວ່າບັນຫາຄືເພິ່ນບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໄດ້ໃຫ້ລູກຄ້າເປັນລາຍເດືອນບໍ່ມີຫຍັງ ເວລາລູກຄ້າຢາກເບິ່ງ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ກໍຄືເວລາຢາກເບິ່ງຕ້ອງໂທໄປຖາມສູນ ຫຼືວ່າ ລະເ ຮົາກໍໄປເຮັດເປັນແອັບ ເປັນອັນໃດໜຶ່ງໃຫ້ເພິ່ນ ຖືກຕ້ອງ ທີ່ຈິງເພິ່ນມີຖານຂໍ້ມູນຢູ່ແລ້ວ ເຮົາໄປເຮັດເປັນແອັບ mobile application ຕົວໜຶ່ງ ທີ່ support ທັງ iOS ກັບ Android ລະໃຫ້ ໂຕນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍສຳລັບ end user ຄືຜູ້ທີ່ໄປໃຊ້ບໍລິການເພິ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ເພິ່ນຜ່ອນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ ອ່າ ເພິ່ນຜ່ອນມາຫັ້ນ ມີລາຍລະອຽດແນວໃດ ງວດຕໍ່ໄປຕ້ອງຈ່າຍເທົ່າໃດ ໂຕນີ້ກໍເປັນໜຶ່ງ solution ທີ່ເຮົາເຮັດໄປ ລະຫວ່າງມໍ່ໆນີ້ກະແມ່ນເຮັດໃຫ້ຂອງກະຊວງແຜນການຫັ້ນ ທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດລ ະບົບຕິດຕາມໂຄງການ ODA ຫັ້ນ ລະບົບ ສຳລັບໂຄງການ ODA ຈຸດເສຍຂອງມັນກໍຄື ມັນ ມັນໄລຍະຍາວ ເວລາເພິ່ນຕິດຕາມແລ້ວ ຂໍ້ມູນໂຕນີ້ຕ້ອງເກັບໄວ້ຕະຫຼອດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໂຄງການ 5 ປີຊີ້ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີເຮົາຕ້ ອງໄດ້ເກັບ ເກັບ ເກັບຂໍ້ມູນໂຕນັ້ນ ທີ່ຜ່ານມາຂອງເພິ່ນຍັງເກັບເປັນ Excel ຫຼືວ່າເກັບເປັນອັນຂໍ້ມູນເປັນ Hard Copy ຢູ່ ເຮັດໃຫ້ເວລາເຮົາມາກວດເບິ່ງຄືນ ບໍ່ສາມາດກວດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເວລາແຕ່ລະ ມັນມີຫຼາຍ ໂຄງການ ເພິ່ນກໍເລີຍເຫັນວ່າຢາກເຮັດເປັນອອນລາຍ ກໍເລີຍຢາກ ອ່າ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນໃນການ tracking ການຕິດຕາມຕ່າງໆນີ້ໃຫ້ເປັນອອນລາຍ ກໍເລີຍໄດ້ມາຖາມພວກເຮົາ ແລ້ວພວກເຮົາກໍສະໜອງ solution ໂຕນັ້ນໃຫ້ໄ ປ ໂດຍໃນການເຮັດ mobile application ໂຕນັ້ນເພື່ອລົງຕິດຕາມ ແລ້ວກໍບັນທຶກໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນອອນລາຍຫັ້ນ ແລ້ວເວລາເພິ່ນຢາກເຮັດເປັນອັນ export ບົດລາຍງານ ສາມາດຄລິກບາດດຽວ ແລ້ວອອກເປັນບົດລາຍງານ ແ ລ້ວກໍໄປໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບເພິ່ນເຊັນ ອື ແລ້ວກໍຈະມີຫຼາຍໆ solution ທີ່ເຮົາເຮັດມາເນາະ ຫຼັກໆກະໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຊິບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ເຮົາເຮັດແອັບນີ້ແລ້ວໄປຂາຍ ອື ເຮົາຊິ ເຮັດໃຫ້ແອັບ ເຮັດລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາ ມສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ແລະ ເຮົາຊິສະໜອງໃຫ້ເພິ່ນ ອື ໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ມັນໃຊ້ໄດ້ແທ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮັດແອັບ ເຮັດແອັບມາຊີ້ ເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຕ້ອງໄປເຂົ້າໃຈເຖິງ ອ່າ ໂຈດແທ້ໆຂອງລູກຄ້າວ່ າ ມີໂຈດເພິ່ນແມ່ນຫຍັງ ເຈົ້າ ແລ້ວເຮົາກໍມາອອກແບບຄັກແນ່ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນໄປຟັງມາ ແລ້ວໄປເອົາອັນແອັບ ຫຼືວ່າເວັບໄຊກຶ່ງສຳເລັດຮູບຢູ່ໃສ ແລ້ວມາຍັດໃສ່ຫັ້ນ ໂຕນັ້ນມັກຊິເປັນບັນຫາ ແມ່ນ ເພາະວ່ າມານຳແກ້ນຳກັນຍາກຫຼາຍເນາະ ແມ່ນ ຈຸດນີ້ກໍນ້ອງຢາກເສີມໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າມີຫຼາຍໆ ເຫັນຫຼາຍໆອັນຈຸດທີ່ເພິ່ນໄປເອົາເວັບໄຊເຄິ່ງສຳເລັດຮູບມາ ຢາກສະເໜີໃຫ້ວ່າ ເວັບໄຊເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ມັນກໍດີ ໃນຈຸດຂອງມັນແຫຼະ ຖ້າເຮົາໃຊ້ຟີເຈີແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຂະບວນການເຮັດວຽກ ຫຼື ຂະບວນການທີ່ເຮົາຢາກນຳໃຊ້ຫັ້ນ ມັນບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ລະບົບມັນຕ້ອງພັດທະນາໄປຕະຫຼອດ ລະບົບມັນຕ້ອງເຮັດ ຖືກຕ້ອງຕາມວິທີການເຮັດວຽກຂອງ ຫຼືວ່າວັດທະນະທຳຂອງປະເທດລາວ ຄັນເຈົ້າມາໃຊ້ຢູ່ປະເທດລາວ ມັນກໍຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງວ່າຄົນຢູ່ໃນປະເທດລາວ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ແນວໃດ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປັບແນວໃດ ສະແ ດງວ່າຂະບວນການ ຫຼື ແອັບຕົວໃດຕົວໜຶ່ງນັ້ນ ມັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບ ເຈົ້າຊິປັບຂະບວນການ ຫຼື ຊິປັບແອັບ ຄັນເຈົ້າຊິປັບແອັບ ກໍຄືຕ້ອງມີການ customize ເກີດຂຶ້ນ customize ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາໄປເອົາເຄິ່ງສຳເລັດຮູບມານີ້ developer ເກົ່າຜູ້ ນັ້ນແມ່ນໃຜເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈ ເວລາເຮົາຊິມາພັດທະນາມັນຕໍ່ຍອດອາດຈະຍາກ ແຕ່ສຳລັບພວກເຮົາແມ່ນ ເຮົາກໍສະໜອງເປັນ scratch ໝາຍຄວາມວ່າເລີ່ມຈາກສູນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ scratch ສູນ ມັນກໍຄື framework ທີ່ເຮົາມີເກົ່າ ກໍມີແຕ່ປັບໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າໄປເອົາໂຕໃດຕົວໜຶ່ງມາ ແລ້ວມາ ອັນ ເອົາມາໃຊ້ຫັ້ນ ມັນຊິເຮັດໃຫ້ເຮົາຕໍ່ຍອດບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ແມ່ນຈຸດ ຈຸດ ຄືວ່າເປັນຈຸດແຂງຂອງເຮົາທີ່ເຮົາສາມາດ ແລ້ວເຮົາກໍໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບເນາະ ເພາ ະວ່າເຮົາເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ ຢູ່ປະເທດລາວ ແລ້ວກະຕັ້ງໃຈວ່າຊິຢູ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນເປີດ 2 ປີແລ້ວປິດຫັ້ນນະ ເພາະສະນັ້ນ ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການເຮົານີ້ ກໍກັບມາຫາໂຕໄດ້ຕະຫຼອດ ໂທຫາ ກະຊິ ຊິເຫັນບໍ່ແມ່ນ ໂ ທ ໂທໄປລະ ໂອ ເດັບລາວໜີລະ ເດັບເກົ່າບໍ່ຢູ່ລະເດີ້ ບໍ່ເກີດເນາະ ບໍ່ມີແນ່ນອນ ບໍ່ມີແນ່ນອນ ບໍ່ມີແນ່ນອນ ເພາະວ່າຄືເຮົາ ຫຼັງຈາກເຮົາເຮັດແອັບພລິເຄຊັນໄປແລ້ວ ເຮົາກະມີເລື່ອງ maintenance ຢູ່ແລ້ວ 24 ທັບ 7 ກະຄື 24 ຊົ່ວໂ ມງ 7 ວັນ 365 ວັນ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ອັນ ອ່າ service ຕົວນັ້ນໄປພ້ອມຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າຖ້າລະບົບທີ່ເຮົາເຮັດມາມີບັນຫາມາ ແມ່ນເຮົາຮັບຜິດຊອບຕະຫຼອດຊີວິດການໃຊ້ງານຕົວນັ້ນ ໂດຍ ໜ້າສົນໃຈ ລະຍັງ ຍັງເຫັນໂອ ໂອກາດຂອງທຸລະກິດທີ່ເຮັດຄ້າຍໆວ່າເປັນ developer ຈັ່ງຊີ້ໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງຢູ່ຕິ ຢູ່ບ້ານເຮົາ ຄິດວ່າຍັງເຫັນຫຼາຍຢູ່ ຄິດວ່າຕະຫຼາດຄວາມຕ້ອງການຂອງອັນ ເລື່ອງ software development ຢູ່ລາວຍັງມີຫຼາຍ ຖ້າເຮົາສາມາດສ້າງຄົນໄດ້ ນ ອກຈາກເຮົາໄປຕີຕະຫຼາດຢູ່ລາວແລ້ວ ເຮົາສາມາດຕີຕະຫຼາດຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ອີກ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການຮັບວຽກທີ່ເປັນ outsourcing ຈາກຕ່າງປະເທດມາເຮັດຢູ່ລາວກໍໄດ້ ຫຼື ເຮົາຊິພັດທະນາຄົນລາວ ລະໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ ອ່າ ຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ ແມ່ນ ຄືວ່າຍັງມີຫຼາຍຈຸດຢູ່ ເຈົ້າ ບາດນີ້ກໍເລີຍນີ້ແຫຼະ ໃນເມື່ອມັນມີຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວ ບັນດາທ່ານທີ່ຟັງເຮົາມາຮອດນີ້ ຄັນຢາກຟັງຕໍ່ ໄປເຈີກັນຢູ່ງານ ຍິນດີເນາະ ແມ່ນ ຢູ່ງານເຈົ້າແຄ ນເດັບນີ້ເດ້ ນີ້ ນີ້ ນີ້ ງານນີ້ເລີຍ ຟັງຊື່ນີ້ກະມີຮູບແຄນ ເຈົ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກພາສາລາວວ່າເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ

ລວມຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານໄອທີ ຜູ້ທີ່ມີພື້ນຖານກະຢ່າ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນເອັກສເປີດ ເຮົາກໍຍິນດີໃຫ້ ເພາະວ່າງານນີ້ເຮົາຈະເຊີນເອັກສເປີດເລື່ອງ ICT ລະດັບປະທະມາຈານຂອງວົງການນີ້ ມາໃຫ້ຄຳປຶກສາ ລະກໍໃຫ້ຄຳບັນ ຍາຍ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກເຂົ້າມາໃນວົງການນີ້ ກໍຄືເຈົ້າແຄນເດັບ ເຈົ້າກໍພັດທະນາໄດ້ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຊິແມ່ນໃຜ

ໂປຣແກມ ຂຽນໂຄດ ຂຽນ ຄົນ IT ວ່າຊັ້ນຊະ ເພາະສະນັ້ນນີ້ຄິດວ່າງານນີ້ນີ້ ຄົນ IT ບໍ່ຄວນພາດ ຕ້ອງມາລົມກັນ ມາປຶກສາກັນ ມາເບິ່ງວ່າ ອ່າ ວຽກງານວົງການ ICT ບ້ານເຮົາໄປ ເຮົາໄປຮອດໃສ ລະຄິດວ່າທາງລີກາ ເອງ ສະມາຄົມການຄ້າ ICT ລາວ ເພິ່ນກະຄືຊິໄປຮ່ວມ ລະກະມີ ອ່າ ອາດຈະໂອ້ລົມກັນຫັ້ນ ເລື່ອງການສ້າງບຸກຄະລາກອນ IT ຫັ້ນຊິໄປຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ໄດ້ຍິນມາຫັ້ນ ລະກະຄິດວ່າ ຜູ້ໃດຢູ່ວົງການໄອທີເນາະ ຄືແ ບບຕ້ອງໄດ້ໄປ ແລ້ວນອກນັ້ນຫັ້ນ ໃຜທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄອທີ ລະມື້ໜຶ່ງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ ຢາກລອງເບິ່ງດຸ ຢາກເປັນນັກຂຽນໂປຣແກມນີ້ ຄວນໄປບໍ່ ໄປໄດ້ບໍ່ ຄວນໄປ ເພາະວ່າແມ່ນ ຄັນວ່າມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼືວ່າຢາກເຮັ ດໄອທີໃນອະນາຄົດ ຫຼືມີແຜນ ຫຼືວ່າຢາກຮູ້ວ່າອາຊີບນອກຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດແລ້ວ ຈະໄປໄອທີໄດ້ບໍ່ ທີ່ຈິງໄອທີບໍ່ສາມາດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈົບໄອທີມາ ກໍເປັນໄອທີໄດ້ເລີຍ ຄືຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຄືປະສົບການຂອງຂ້ າພະເຈົ້າເອງ ອັນ ຜູ້ໝູ່ທີ່ເຮັດວຽກນຳກັນກໍບໍ່ໄດ້ແມ່ນຈົບ IT ມາ ເຂົາເຈົ້າກໍໄປຈົບວິຊາສັງຄົມ ວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ ພາສາອັງກິດຫຍັງ ແຕ່ສຸດທ້າຍ IT ກໍຮັບມາ ເປັນເພາະວ່າ IT ມັນບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ການຂຽນໂຄດ ສ່ວນລາ ຍລະອຽດມື້ໃນງານເຮົາສິລາຍລະອຽດເນາະ ເພາະວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ການຂຽນໂຄດ ມັນສິມີຫຼາຍໆຢ່າງອີກທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະໃນລະບົບໜຶ່ງ ແລະ ອີກກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ ອັນ ຢາກເຊີນຊວນ ເພາະວ່າຟັງ ເບິ່ງແລ້ວມັນໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ປະເພດທີ່ວ່າເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼືວ່າເຈັບເສັ້ນເຈັບຫົວກັບເລື່ອງຂອງລະບົບ IT ຫຼືວ່າກຳລັງສົນໃຈຢາກເຮັດ ອ່າ IT transformation ສົມມຸດວ່າຢາກໃຫ້ອົງກອນຕົວເ ອງເປັນອົງກອນທີ່ digital ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງໂຄວິດມາແລ້ວເນາະ ເຮັດຈັ່ງໃດວຽກເຮົາຍັງສິເດີນໄດ້ ແລ້ວດີບໍ່ດີ ເຮັດຈັ່ງໃດວຽກເຮົາສິດີຂຶ້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືທາງດ້ານ ICT ແລະ ດຽວນີ້ ເຮົາກໍມີທີມທີ່ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແລ້ວເດ້ວ່າສິບໍ່ ບໍ່ປິດບໍ່ໜີ ບໍ່ໜີແນ່ນອນ ຄັນລະບົບມີບັນຫາໂທຫາໄດ້ຕະຫຼອດ ເພາະສະນັ້ນໄປພົບກັນຢູ່ງານນີ້ ເຈົ້າ ແຄນເດບນີ້ເປັນງານຄັ້ງທຳອິດ ເຈົ້າ ແລ້ວກະສິບໍ່ແມ່ນຄັ້ງສຸດທ້ າຍ ບໍ່ແມ່ນແນ່ນອນເນາະ ເພາະວ່າ ເພາະສະນັ້ນນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຢາກໃຫ້ໄປ ແລ້ວມັນຢູ່ໃສລະ ສິຈັດຢູ່ໃສ ອ່າ ສຳລັບງານເຮົາແມ່ນຈັດຢູ່ທີ່ ອ່າ ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ 2 ເນາະ ຫ້ອງມະຫາໄຊ ວັນທີ 27 ເລີ່ມແຕ່ 9 ໂມງເຊົ້ າເນາະ ຈົນຮອດ ອ່າ ຫ້າໂມງແລງເນາະ ໃນກິດຈະກຳກໍຈະມີຫຼາຍໆຢ່າງເນາະ ກໍຈະມີທັງເວທີຫຼັກ ຊຶ່ງເຊີນ ອ່າ ບັນດາປະລະມາຈານເລື່ອງ ICT ແລ້ວກະຜູ້ທີ່ຈົບປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກເລື່ອງ ICT ແລ້ວໄປເ ຮັດວຽກໃນຂະແໜງຕ່າງໆໃນສັງຄົມລາວ ເຮົາໄດ້ເຊີນມາເປັນ panel session ທີ່ຈະສົນທະນາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບນ້ອງໆ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ຈົບ ICT ມາແລ້ວເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່ໃນປະເທດລາວ ກໍມີ session ນັ້ນ ສອງມາ ເຮົາຈະມີ ຫ້ອງ lab ສຳລັບ ອ່າ beginner ແລ້ວກະ expert beginner ກໍແບບຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ICT ແມ່ນຖ້າເຈົ້າໄປງານນີ້ແມ່ນເຈົ້າສາມາດມີເວັບໄຊຂອງໂຕເອງກັບບ້ານ ກໍຄືທີ່ສອນທັງເວັບ ການເຮັດເວັບໄຊແມ່ນຫຍັງ ການຂຽນໂຄດຂຽນແນວໃດ ການຂຽນໂຄດແລ້ວເຈົ້າສິ up ຂຶ້ນ server ເຈົ້າສິ host ຂຶ້ນໄປເປັນເວັບໄຊໄດ້ຈັ່ງໃດ ແລ້ວກະການສອນເຮັດ mobile application ນອກຈາກນັ້ນສຳລັບ ອັນ ສາຍຂອງ expert ນີ້ ເຮົາກໍສິເວົ້າສອນ train ເລື່ອງ blockchain ບໍ ພາເຮັດ blockchain network ຕ່າງໆ ພາສາມາ AI AR VR ເ ຕັກໂນໂລຊີໂຕນີ້ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີຫຍັງ ໃຊ້ແນວໃດເນາະ ແລ້ວກະຈົນບວກ big data ເດ້ ແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ມີການນຳມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານນີ້ ໂດຍ ແລ້ວກະຈະມີກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆເຂົ້າ ໃນການ ອ່າ ຫຼິ້ນໃນກິດຈະກຳມື້ນັ້ນ ແຕ່ຂໍອຸບໄວ້ກ່ອນ ຜູ້ໃດຢາກສົນໃຈລະແມ່ນເຂົ້າໄປໃນງານເນາະ ເຈົ້າ ຕິດຕາມຢູ່ເພຈໄດ້ເນາະລາຍລະອຽດ ຟຣີແມ່ນບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຟຣີໝົດ ພວກເຮົ າ ງານນີ້ເປັນງານທີ່ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ມັນເກີດເນາະ ກໍເລີຍແບບ ອັນ ບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າ ອ່າ ລົງທະບຽນ ຫຼືວ່າຄ່າຫຍັງທັງສິ້ນເນາະ ຜູ້ໃດໄປໄວກໍແຖມຍັງໄດ້ຂອງຊຳຮ່ວຍ ເຊັ່ນເສື້ອໂຕນີ້ ແລ້ວກໍຈະມີປຶ້ມ ມີ ບິກ ມີສະຕິກເກີຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາກະກຽມແມ່ນໃຫ້ເນາະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ກະອີກເທື່ອໜຶ່ງເປັນງານທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ສຳລັບສະປອນເຊີທ່ານໃດທີ່ຍັງສົນໃຈກະຕິດຕໍ່ ຍິນດີ ອາດຈະ ເພິ່ນອາດຈະເປີດຮັບຮອດນາທີ ສຸດທ້າຍ ແຕ່ຄັນປີນີ້ບໍ່ທັນ ຄັ້ງນີ້ບໍ່ທັນ ສະປອນເຊີທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈກໍໄປເບິ່ງກ່ອນ ໄປເບິ່ງກ່ອນ ອັນ ເດັກນ້ອຍພວກນີ້ມັນແມ່ນໃຜນີ້ ຈັດ ຈັດອອກມານີ້ເປັນຕາສິມີຄົນມາເບິ່ງບໍ່ ກໍໄປເລີຍ ແລະ ແທ້ໆ ອັນນີ້ຢາກເຊີນ ຊວນຜູ້ ຜູ້ທີ່ມີເປົ້າໝາຍວ່າຢາກ ຢາກເປັນສະປອນເຊີ ຫຼື ຢາກ ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງສັນວົງການ ອ່າ ICT Community ວ່າຊີ້ສະ ເພາະວ່າເບິ່ງລັກສະນະງານແລ້ວມັນສິແມ່ນເລື່ອງວ່າ ອ່າ ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໄປຂາຍເຄື່ອງ ບໍ່ ຄັນໃຜຢາກຊື້ໂທລະສັບບໍ່ຕ້ອງໄປ ເພາະຄືສິບໍ່ມີຂາຍເທື່ອ ສຳລັບຄັ້ງຄັ້ງນີ້ໄປ ຢາກຊື້ໂທລະສັບ ຢາກຊື້ສະມາດທີວີນີ້ບໍ່ມີເທື່ອ ແຕ່ວ່າຄັນໄປແລ້ວຢາກໄປລອງເຮັດແອັບ ຈາກເດັກນ້ອຍ ມ. ປາຍ ໄປໄດ້ຕົວະ ແມ່ນ ພວກເຮົາຈະ target ຂອງເຮົາ ນອກຈາກໃຜກໍໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ມັດທະຍົມຈົນຮອດຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຕໍ່ ແມ່ນ ເຮົາ
ແນວຄວາມເໝາະຫຼາຍ ສົມມຸດວ່າໃຜທີ່ຮຽນຢູ່ ຮຽນຢູ່ IT ແລ້ວງົງໆວ່າໂຕເອງຖືກສາຍບໍ່ ກໍໄປລອງໄປເບິ່ງ ຫຼືວ່າຍັງບໍ່ ບໍ່ທັນຮຽນ ກຳລັງຄິດຢູ່ກໍໄປເລີຍ ມື້ນັ້ນອ້າຍໂຕນີ້ກະຢູ່ຕະຫຼອດງານ ແມ່ນ ເຮົາສິຢູ່ຕະຫຼອດ ງານເລີຍ ກະມີໄດ້ຂຶ້ນໄປກ່າວໜ້ອຍໜຶ່ງ ສິມີຂຶ້ນກ່າວແດ່ ແລ້ວກະມີ ອ່າ ທີມງານເພິ່ນຫຼາຍໆຄົນ ແລ້ວກະບໍ່ແມ່ນທີມງານກໍມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ມີສິໄປຊ່ວຍ ເຈົ້າ ແລ້ວນອກຈາກນັ້ນເຮົາໄດ້ເຊີນບໍລິສັດຊັ້ນນຳຂອງ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດ Software Development ຂອງປະເທດລາວ ເຂົ້າໄປເປັນຮ່ວມເປັນ Speaker Guest Speaker ນຳພວກເຮົາພ້ອມ ບໍ່ໄດ້ສະແມ່ນແຕ່ພວກເຮົາເນາະ ງານນີ້ກໍຄືວ່າເຮົາໄດ້ລວມເອົາລະດັບປະລະມາຈານຂອງອັນນັ້ນ ອ່າ ເລື່ອງ ICT ໂດຍສະເພາະເປັນການ Software Development ຢູ່ໃນສັງຄົມລາວນີ້ ເຂົ້າໄປເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນຂອງເຮົາພ້ອມ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ໂອເຄ ຖືວ່າມື້ນີ້ເຮົາກໍສິຊ່ຳນີ້ກ່ອນ ເພາະວ່າລາຍລະອຽດນີ້ເຮົາຍັງສິໄປເຈາະຈີ້ມກັນຢູ່ໃນງານ ມື້ ມື້ງາ ນ ແລະ ສຳລັບ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກະໂດຍສ່ວນຕົວກະຈະຂໍ ແມ່ນ ອັນນີ້ແຫຼະ ຝາກທີມງານນ້ອງໆທີ່ກຳລັງສ້າງສັນຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ມາຖືກຍາມຖືກເວລາ ທີ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ ICT ບ້ານເຮົາກະສິແຮງສິຫຼາຍ ຂຶ້ນ ແລ້ວກະຄືເວົ້າກັນ ມັນກະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳອີ່ຫຼີ ໂດຍສະເພາະອັນໜຶ່ງທີ່ຢາກເນັ້ນ ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຫັນປ່ຽນຂອງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດທີ່ມັນປ່ຽນໄປ ຫຼາຍໆອາຊີບນີ້ທີ່ເຄີ ຍມີ ອາດຈະ ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໄດ້ ເພາະສະນັ້ນວຽກງານ ICT ນີ້ມັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ຄິດວ່າຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ບໍ່ວ່າໃນມຸມຂອງບໍລິສັດທີ່ວ່າເຮັດ Dev ຫຼືວ່າພັດທະນາເນາະເອງ ຫຼືຝັ່ງຜູ້ໃຊ້ກໍຢ່າ ຄັນສົມມຸດລູກຄ້ ານີ້ເບິດບໍລິສັດ ບໍ່ມີຄົນຮູ້ຈັກ IT ຈັກຄົນນີ້ ກໍຄືສິເກີດຍາກເນາະ ເພາະສະນັ້ນສຳລັບມື້ນີ້ ອ່າ ທາງ ອ່າ ອົງສາທຸລະກິດເຮົາຕ້ອງຂໍຂອບໃຈອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂອບໃຈໂຕເນາະ ທີ່ແວ່ມາແບ່ງປັນ ແລ້ວກໍໃຫ້ໂອກາດພວກເ ຮົາໄດ້ໂອ້ລົມ ແລ້ວກໍເຊີນຊວນ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄັ້ງສຸດທ້າຍຄືກັນ ມາລາຍການນີ້ ຈະໄດ້ມີສິນຄ້າໃໝ່ຫຍັງເຮົາກໍອອກມາຕື່ມ ຊັ້ນສຳລັບມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈບັນດາທ່ານທີ່ຕິດຕາມ ແລ້ວກໍພົບກັນກັບອົງສາທຸລະກິ ດອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ